تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرلىرىمىز ئەركىن ۋە جەۋلان تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون بەشىنچى ئىيۇن خەلقئارا ئۇيغۇر تىلى كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆزىنىڭ بارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدا ۋىدېئو ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن يوقىلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن بۇ گۈزەل ئۇيغۇر تىلىنى قوغداشقا چاقىرىق قىلغان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدا خىزمەت قىلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ۋىدېئو ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىدا گۈزەل تىلەكلىرىنى بىلدۈرگەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىدىن زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى ئىشلىتىشى ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ئىلگىرىكى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولغىنىدەك خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىشنى پىلانلاپ دەسلەپتە قوش تىل مائارىپىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلىنى مائارىپ ساھەسىدىن يىراقلاشتۇرغان بولسا ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىلىنى پۈتۈنلەي چەكلىگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنىڭلىق بىلەن قالماي نەچچە مىليون ئۇيغۇرنى لاگېرغا سولاپ سىياسىي تەربىيە ۋە دۆلەت تىلى ئۆگىنىشكە مەجبۇرلىغانلىقى سەككىز يۈز مىڭ ئەتراپىدا ئىگە چاقىسىز بالىلارنى ياتاقلىق مەكتەپكە سولاپ تامامەن خىتايلاشتۇرۇش تەربىيىسى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى مەلۇم ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر تىلى نەشرىياتچىلىقى ۋە ئەدەبىيات سەنئەت ئىشلىرىغا ئېغىر زەربە بەرگەن بولۇپ ئۇيغۇر تىلىنى مەدەنىيەت ساھەسىدىن يوقىتىشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە ئومۇمەن ئېيتقاندا ئۇيغۇر تىلى بۈگۈنكى كۈندە ئەڭ ئېغىر زەربىگە ئۇچرىغان ۋە يوقىلىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن تىل بولۇپ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار مەسئۇلىيەتچان زىيالىيلار قوشۇنى ئانا تىل مەكتەپلىرى ئېچىش چەت ئەلدە ئۇيغۇر نەشرىياتى قۇرۇش

كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈش ئىشلىرىغا تۆھپە قوشۇش قىزغىنلىقىدا مۇھىم رول ئويناپ كەلمەكتە كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېننىڭ خىتاي سەپىرى ھەققىدە بايانات ئېلان قىلىپ ئۇنىڭ خىتاي زىيارىتىدە كىشىلىك ھوقۇقنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشىنى بولۇپمۇ ئۇنىڭ خىتاي دائىرىلىرىگە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ۋەھشىيلىك جىنايىتىگە قارىتا خەلقئارالىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش بېيجىڭنى جاۋابكارلىققا تارتىش ئىرادىسىنى كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ قەيت قىلىشىچە بىلىنكىن ئون سەككىزىنچى ئىيۇن كۈنى ئېلىپ بارىدىغان خىتاي زىيارىتىدە كىشىلىك ھوقۇق ئەندىشىلىرىنى زىيارەت كۈن تەرتىپىنىڭ ئالدىنقى ئورنىغا قويۇش كېرەككەن ئانتونى بىلىنكىننىڭ كېلەر دۈشەنبە كۈنى ئېلىپ بارىدىغان خىتاي زىيارىتى ئەمەلگە ئاشسا ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى خىتاينى زىيارەت قىلغان تۇنجى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولۇپ قالىدۇ ئۇنىڭ خىتاي زىيارىتىنىڭ ئەسلى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېلىپ بېرىلىش پىلانلانغان بولسىمۇ لېكىن بىر خىتاي جاسۇسلۇق شارىنىڭ ئامېرىكا ھاۋا بوشلۇقىغا كىرىپ جاسۇسلۇق قىلىشى سەۋەبىدىن كېچىكتۈرۈلگەن مەلۇم بولۇشىچە بلىنكېننىڭ زىيارىتىدىن بۇرۇن ئون تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قىرىق ئىككى تەشكىلات ئۇنىڭغا خەت يېزىپ بلىنكېننىڭ زىيارەتتە خىتاي خوڭ كوڭ تىبەت ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى تەلەپ قىلغان كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ باياناتىدا بۇ تەشكىلاتنىڭ ئاسىيا ئىشلىرى دىرېكتورى سوفىيا رىچاردسون تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن بېيجىڭدىكى زىيارىتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ خىتاي ھەقەمسايلىرىغا ئامېرىكىنىڭ شىنجاڭدىكى ۋەھشىيلىك جىنايىتى توغرىسىدا خەلقئارالىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ۋەدىسىنى ئۇقتۇرۇشى كېرەك دېگەن ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان مىليونلىغان كىشىلەرنى شۇنداقلا خەلقئارا ئورگانلارنىڭ بېيجىڭنى جاۋابكارلىققا تارتىشىنى قوللايدىغانلىقىنى نامايان قىلىشى ئىنتايىن مۇھىمكەن ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا جېڭى ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش سىياسىتىنىڭ داۋاملىق كۈچىيىۋاتقانلىقى تەيۋەن مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن ئۇرۇش خەۋپى قاتارلىق ئامىللار خىتاي شىركەتلىرىنى خىتايدىن يىراقلاشتۇرماقتا ئىكەن ئالتىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى ئېلان قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ شېيىن شىركىتى كىيىم كېچەكلىرىنىڭ داڭقى چىقىپ خەلقئارا بازارنى ئىگىلەشكە باشلىغاندىن كېيىن خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىسىنى پەيدىن پەي ئۈزۈپ باش شتابىنى سىنگاپورغا كۆچۈرگەن ھەمدە ئەسلىدە نەنجىڭدا تىزىمغا ئالدۇرغان شىركىتىنى يوق قىلغان بۇ شىركەت يەنە ئىرلاندىيە ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىندىئانا شتاتىدا ئىش ئورنى قۇرۇپ بۇ يىل ئامېرىكىدا پاي چەكلىك شىركىتى قۇرۇش ئۈچۈن تەييارلىق خىزمىتىنى باشلىغان ۋە ئامېرىكىدىكى ۋە ئامېرىكىدىكى سودىسىنى كېڭەيتىدىغانلىقىنى جاكارلىغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە شېيىن تېمۇ تىك توك قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىس ئەزالىرىنىڭ دىققەت نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتقان بولۇپ شېيىن كىيىم كېچەكلىرىگە ئىشلىتىلگەن رەختلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلات بولۇشى مۇمكىنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىئو بۇ ئايدا دۆلەت مەجلىس ئەزالىرىغا يازغان خېتىدە شېيىن شىركىتىنىڭ مەھسۇلات مەنبەسىنى تەكشۈرۈشتە بۇ شىركەتنىڭ ئويۇنلىرىغا ئالدىنىپ قالمايلى دېگەن شېيىن شىركىتىگە ئوخشاش خىتاي شىركەتلىرىدىن تىك توك شىركىتى سىنگاپوردا ۋە ئامېرىكىنىڭ لوس ئانژېلېس شەھىرىدە باش شتابىنى قۇرغان بولسا تېمۇ شىركىتى ئامېرىكىنىڭ بوستون شەھىرىدە باش شتابىنى قۇرغان

خىتاي دۆلىتىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەنلىكىدىن گۇمان قىلىنىۋاتقان تور خاككېرلىرىنىڭ بۇ تورلارغا كىرىشتە بىر ئاممىۋى ئېلخەت ئالاقە ئادرېسىنىڭ بىخەتەرلىك بوشلۇقىدىن پايدىلانغانلىقىنى بىلدۈردى مەزكۇر تور بىخەتەرلىك شىركىتىنىڭ ئون بەشىنچى ئىيۇندا ئېلان قىلغان دوكلاتىدا قەيت قىلىنىشىچە خىتاي تور جاسۇسلىرى خاككېرلىغان بۇ تورلارنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھۆكۈمەت تورلىرىنى تەشكىل قىلىدىكەن

گوگول شىركىتىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى ماندىيانت ئون بەشىنچى ئىيۇن ئۆزىنىڭ بىلوگىدا ئېلان قىلغان بىر يازمىدا خاكېرلار گۇرۇپپىسىنىڭ باراكودا تورىنىڭ ئېلخەت بىخەتەرلىك ئېغىزىدىكى يۇمشاق دېتال يوچۇقىدىن پايدىلىنىپ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قوللىشىدا جاسۇسلۇق پائالىيىتى بىلەن شۇغۇللانغانلىقىغا ئىشەنچىسى كامىل ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ماندىيان شىركىتى خىتاي دۆلىتىنىڭ قوللىشىدىكى خاكېرلارنىڭ ھەرىكىتى ئۆتكەن يىلى ئونىنچى ئاينىڭ باشلىرىدا باشلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن ماندىياننىڭ ئېيتىشىچە خاكېرلار نىشاندىكى ئورۇنلارنىڭ تور ئەسلىھەلىرىگە ۋە سانلىق مەلۇمات ئامبارلىرىغا كىرىش ئۈچۈن ۋىرۇس قاچىلانغان ئېلخەتلەرنى يوللىغان ۋىرۇس يوللانغان بۇ ئورۇنلارنىڭ ئەللىك بەش پىرسەنتى ئامېرىكىدا يىگىرمە ئىككى پىرسەنتى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا يىگىرمە تۆت پىرسەنتى ياۋروپا ئوتتۇرا شەرق ۋە ئافرىقىدا بولۇپ، بۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقلىرىنى، تەيۋەن بىلەن خوڭكوڭنىڭ سودا ۋە ئىلمىي تەتقىقات ئورگانلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغانىكەن. باراكودا بۇ ئاينىڭ باشلىرى ئۆزلىرىنىڭ بىر قىسىم ئېلخەت بىخەتەرلىك جىھازلىرىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئونىنچى ئايدا خاكېرلانغانلىقىنى ئېلان قىلغانىدى. خىتاي خاكېرلىرىنىڭ ھەرىكىتى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلىنكېن ئون سەككىزىنچى ئىيۇن خىتاينى زىيارەت قىلىپ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنى ئوڭشاشقا كىرىشكەن بىر ۋاقىتتا ئاشكارىلاندى
ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ياھۇ خەۋەرلىرى تورىدا خىتاينىڭ ئومۇمىي ۋەزىيىتى ۋە تەقدىرى ھەققىدە بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سىياسىي ئۆكتەملىكى تور جاسۇسلۇقى ئەقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقى كوۋىد يۇقۇمى قاتارلىق پەيدا قىلغان گۇمانى مال تەمىنلەش مونوپوللۇقى روسىيە بىلەن بىرلىشىۋېلىشى تەيۋەنگە تەھدىت سېلىش قاتارلىق قىلمىشلىرى دۇنيانىڭ گېئوسىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرىدە خىتايغا پايدىسىز ۋەزىيەت شەكىللەندۈرمەكتە ئىكەن ئاپتور بۇ ماقالىسىدە خىتاينىڭ ئۆزىگە ئوخشاش مۇستەبىت زوراۋان ھاكىمىيەتلەر بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ غەربكە قارشى سەپ تۈزۈۋاتقانلىقىنى ئامېرىكا بىلەن ياۋروپا ئوتتۇرىسىدىكى بەزى زىددىيەتتىن ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ يەنە خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پروگراممىسى ئارقىلىق ئىقتىسادىي كېڭەيمىچىلىك قىلىۋاتقانلىقىنى دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ قانۇنلىرىغا خىلاپلىق قىلىپ دۇنيا سودىسى ۋە مال تەمىنلەشنى كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئاخىرىدا مۇستەبىتلىكنى دۇنياغا ھاكىم قىلىپ ئۆزىنى بولسا دۇنيانىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچىگە ئايلاندۇرۇشقا كۈچەۋاتقانلىقىنى ئەمما بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدىغانلىقىنى ۋە كۈچ مادارى يەتمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان چۈنكى شى جىنپىڭ غەرب دۇنياسىنىڭ قىممەت قارىشى ۋە دۇنيانىڭ دېموكراتىك يۈزلىنىشىگە خىلاپ ھەرىكەت قىلىۋاتقان بولۇپ جەزمەن كۈچلۈك قارشىلىققا ۋە توسقۇنلۇققا ئۇچرايدىكەن ھەمدە تەدرىجىي ۋەيران بولىدىكەن خىتايدىكى ئىشسىزلىق ئىقتىسادىدىكى چېكىنىش چەت ئەل شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىن ئايرىلىشى بۇنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى ئىكەن بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى مەتيۇ ھېندېرسون ھېنرى جەكسون جەمئىيىتى ئاسىيا تەتقىقات مەركىزىنىڭ باشلىقى بولۇپ ئوكسفورد كەمبرىج ۋە بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا ئوقۇغان خىتاي مەسىلىلىرىنى چوڭقۇر كۆزەتكەن ۋە كۆپلىگەن ماقالىلەرنى ئېلان قىلغان مۇتەخەسسىس ئىكەن خىتاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى نۆۋەتلىك بېيجىڭ خەلقئارا كىتاب يەرمەنكىسى ئون بەشىنچى ئىيۇن كۈنى بېيجىڭ دۆلەتلىك يىغىن مەركىزىدە باشلانغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر كىتاب يەرمەنكىسىگە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىن شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، شىنجاڭ سەييەن نەشرىياتى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون ئىككى نەشرىيات ئورنى قاتناشقان بولۇپ، يەرمەنكىنىڭ شىنجاڭ كۆرگەزمە زالىغا يەتتە يۈز توقسان توققۇز خىل كىتاب، ئەللىك خىل قەرەللىك ژۇرنال قويۇلغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە يەرمەنكىگە قويۇلغان بۇ كىتابلاردا شىنجاڭ رەسىملىك كىتاب نەشرىياتچىلىق ئۇسلۇبى ۋە شىنجاڭ نەشرىياتچىلىقىنىڭ سىرتقا چىقىش جەھەتتىكى كۆرۈنەرلىك نەتىجىسى مەركەزلىك نامايان قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن لېكىن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ رەسىملىك خەۋەرلىرىدە مەزكۇر خەلقئارالىق كىتاب يەرمەنكىسىنىڭ شىنجاڭ كىتاب كۆرگەزمە زالىدا بىرمۇ ئۇيغۇرچە كىتابنىڭ كۆزگە چېلىقماسلىقى دىققەت قوزغىدى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا قەيت قىلىنىشىچە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ كەڭ كۆلەمدە يولغا قويۇلغان ئۇيغۇرلارنى ئومۇميۈزلۈك خىتاي مەدەنىيىتىگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش مەقسىتىدىكى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ھەرىكىتىدە ئۇيغۇر نەشرىياتچىلىقى ئۇنىڭ ئاساسلىق يوقىتىش نىشانلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان ئۇيغۇر نەشرىياتچىلىقىنىڭ ئاساسلىق قورغانلىرىدىن بىرى بولغان شىنجاڭ خەلق نەشرىياتىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ياكى تارىخىغا ئائىت بىرمۇ كىتاب نەشر قىلىنىپ باقمىغانلىقى مەلۇم شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم تەشۋىقات بۆلۈمى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق ئاخبارات نەشرىيات ئىدارىسىنىڭ تەشكىللىشىدىكى شىنجاڭ كىتاب كۆرگەزمىسى زالىغا خىتاينىڭ شىنجاڭنى باشقۇرۇش سىياسىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت، زامانىۋى مەدەنىيەت ۋە قىزىل مەدەنىيەت تېمىسىدىكى ئەلا سۈپەتلىك نەشرىيات بۇيۇملىرىنىڭ ئەستايىدىللىق بىلەن تاللاپ قويۇلغانلىقى، خىتاينىڭ ھېكايىسى كۆپ قاتلاملىق، ئەتراپلىق ۋە ئۈچ ئۆلچەملىك ئۇسلۇبتا سۆزلىنىپ، دۇنياغا خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ مەڭگۈلۈك سېھرىي كۈچى ۋە زامانىۋى ئۇسلۇبى نامايان قىلىنغانلىقى تەكىتلەنگەن.

خىتاي بۇ يىلمۇ دۇنيا بويىچە ئادەم قاچاقچىلىقى ۋەزىيىتى ئەڭ ناچار بولغان ئۈچىنچى دەرىجىدىكى دۆلەتلەر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتى نۇقتىلىق تىلغا ئېلىنغان ئۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇرلارنى ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنى كەسپىي تەربىيىلەش نامىدا داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئۇلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى زاۋۇتلارغا مەجبۇرىي ۋە تەھدىت سېلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق يۆتكەۋاتقانلىقى بۇنى ئۇيغۇرلارغا زىيانكەشلىك قىلىش سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە قوللىنىۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان مەزكۇر دوكلات يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىغا قاتناشقان دۆلەت ۋە رايونلاردا يۈز بېرىۋاتقان دەپسەندىچىلىكلەرمۇ تىلغا ئېلىنغان ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە بۇ قۇرۇلۇش پىلانى بۇنىڭغا قاتناشقان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئوتتۇرا شەرق ۋە لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرىدە ئەمگەكچىلەر ھوقۇقىنىڭ قاتتىق دەپسەندە بولۇشىغا يول ئاچماقتا ئىكەن جۈملىدىن يۇقىرى مائاش ۋەدىسى بىلەن ئالداپ كېلىنگەن ئىشچىلارنىڭ ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىش ئىسمېنا قوشۇپ ئىشلىتىش قورقۇتۇش ۋە تەھدىت سېلىش خىزمەت ۋە تۇرمۇش شارائىتىنىڭ ناچار بولۇشى ھەرىكەت ۋە ئالاقە ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىنىشىدەك ئاقىۋەتلەرگە يول ئېچىۋاتقان بولۇپ بۇ ئەھۋاللار خىتاي ئىچىدىكى زاۋۇتلاردىمۇ مەۋجۇت ئىكەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئادەم قاچاقچىلىقى دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك ئورۇنلىرىنى بىكار قىلىشنى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشنى دەرھال ئاياغلاشتۇرۇشنى تۇتقۇنلارنى قويۇۋېتىشنى ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارغا تۆلەم بېرىشنى تەلەپ قىلغان دوكلاتتىن مەلۇم بولۇشىچە ئادەم قاچاقچىلىقى بۈگۈنكى دۇنيادا زەھەر ئەتكەسچىلىكى قورال ئەتكەسچىلىكىدىن قالسا ئۈچىنچى چوڭ خەلقئارا جىنايەت بولۇپ ئۇ ئىنسانلارنى ئالداش مەجبۇرلاش قورقۇتۇش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئەمگەك سېلىش جىنسىي قۇل قىلىش بالا ئەسكەرلەرنى تەربىيىلەش ھەتتا ئادەم ئورگانلىرىنى سېتىش قاتارلىق جىنايەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن

ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئەپەندى خىتاي زىيارىتىنى باشلاش ھارپىسىدا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك ئالاقىدە كۆرۈلگەن ئېگىز پەسلىكلەر بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش ھەققىدىكى تۈرلۈك ئۈمىدلەر ھەمدە ئۇنىڭغا بولغان ئەندىشىلەرنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلدى شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە كۆرۈلۈۋاتقان ئېغىر دەرىجىدىكى يامانلىشىشقا قارىتا قانداق رول ئوينايدىغانلىقى يەنە بىر قېتىم ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغاشقا باشلىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى فېۋرالدا خىتاي جاسۇسلۇق ھاۋا شارىنىڭ ئامېرىكا دېڭىز قىرغىقىدا ئېتىپ چۈشۈرۈلۈش ۋەقەسى دۇنيا مىقياسىدا چوڭ خەۋەر بولۇش بىلەن بىرگە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ ئاللىقاچان ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ بولغان خىتاي زىيارىتىنى بىكار قىلىشىغا سەۋەب بولغانىدى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ئىزچىل يامانلىشىپ مېڭىۋاتقانلىقىمۇ دۇنيا ئۈچۈن ئورتاق ساۋاتقا ئايلىنىپ قالغان ئىدى. ئانتونىي بلىنكېن ئەپەندىنىڭ ئون سەككىزىنچى ئىيۇن يەنى يەكشەنبە كۈنى بېيجىڭغا يېتىپ بېرىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمەلدارلىرى بىلەن ئۇچرىشىشىغا ئاز قالغاندا بۇ قېتىمقى سەپەرنىڭ بىر مۇھىم مەقسىتى ئاشۇ خىل يامانلىشىپ مېڭىۋاتقان مۇناسىۋەتنى پەسكويغا چۈشۈرۈش ئۇرۇنۇشى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى تەخمىنلەرمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. ئەل جەزىرەنىڭ ئون ئالتىنچى ئىيۇندىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، ئانتونىي بلىنكېن ئەپەندىنىڭ بۇ قېتىم خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چېن گاڭ ياكى خىتاي دىپلوماتىيەسىنىڭ باش قوماندانى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى تەكىتلىنىدۇ. نۆۋەتتە ئانتونىي بلىنكېننىڭ خىتاي پىرېزىدېنتى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى ھەققىدە بىرەر ئۇچۇر يوق. ئەمما شى جىنپىڭنىڭ ئون ئالتىنچى ئىيۇن كۈنى بېيجىڭدا مىكروسوفت شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى بىل گېيتس بىلەن كۆرۈشكەنلىكى، شۇنداقلا بىل گېيتىسنى سىز بۇ يىل مەن كۆرۈشكەن تۇنجى ئامېرىكىلىق دوست. سىز بىزنىڭ كونا دوستىمىز دېيىشى ھەرقايسى ئاخبارات ساھەسىدىن كەڭ يەر ئېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ ئۇچرىشىشنىڭ ئانتونى بلىنكېن يېتىپ كېلىش ئالدىدا ئوتتۇرىغا چىقىشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ ياردەمچى مىنىستىرى دەنىيېل كىرىتېنبىرىنك بۇ ھەقتىكى باياناتىدا، تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي زىيارىتى ئىلگىرىكى خاتا چۈشەنچىلەرگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلىشقا يول ئاچىدۇ. دەرۋەقە، دەرىجىدىن تاشقىرى كۈچلەر ئوتتۇرىسىدىكى رىقابەتنىڭ توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىشىدىن ساقلىنىشمۇ بۇنىڭدىكى مۇھىم نۇقتىلارنىڭ بىرى، دېگەن. سى ئېن بى سىنىڭ ئون ئالتىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە نۇرغۇنلىغان ساھە ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى توڭنىڭ ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي زىيارىتى ئارقىلىقلا بىردىنلا ئېرىپ كېتىشىدىن بەك چوڭ ئۈمىد يوقلۇقىنى تەكىتلەۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەمما بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ مۇشۇ ئاساستا تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك باشقا بىر ئۇچرىشىشقا، يەنى جو بايدېن بىلەن شى جىن پىڭنىڭ بۇ يىلنىڭ ئاخىرىدا يۈزتۇرانە سۆھبەتلىشىشىگە يول ئېچىشى مۇمكىنلىكى ھەققىدە بەزى تەخمىنلەرمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئىستراتېگىيە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت مەركىزىنىڭ خادىمى سكوت كېننېددى بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى بىر قېتىملىق بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىنلىكىنى ئالغا سۈرىدۇ. ئانتونى بلىنكېننىڭ خىتاي زىيارىتى باشلىنىش ئالدىدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن ئون ئالتىنچى ئىيۇندا ئۆتكۈزۈلگەن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا بىز ئامېرىكا تەرەپنى دۆلىتىمىزنىڭ مەنپەئەتىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىققا دەۋەت قىلىمىز ئۇلارنىڭ دۆلىتىمىزنى ئەڭ زور سىياسىي جۇغراپىيەلىك خىرىس دەپ قارىشى بىر چوڭ خاتالىق دېگەن. ئۇ ئامېرىكا ۋە خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى سودا ۋە ئىقتىسادىي ئالاقە ھەققىدىكى سوئاللارغا جاۋاب بەرگەندە بولسا، دۇنيادىكى ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىنىڭ بىرى بولغان ئامېرىكا بۇ جەھەتتە سەلبىي رىقابەتكە كىرىشىپ قالماسلىقى لازىم. چۈنكى قارشى تەرەپنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان سېلىپ تۇرۇپ، مەسىلىنى ھەل قىلماقچى بولۇش ئاقمايدۇ. سۆز بىلەن ھەرىكەتتە بىردەك بولماسلىق دېگەن مۇشۇ، دېگەن. ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭنىڭ بىر نەچچە كۈن بۇرۇن ئانتونى بلىنكېن ئەپەندى بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندىكى سۆزلىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك گېزىتىنىڭ ئون ئالتىنچى ئىيۇندىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل سۆزلىرى نۆۋەتتە ئامېرىكا ئۈچۈن خىتايغا كۈچ كۆرسىتىشنى توختىتىش ھەققىدىكى دەۋەتنامە دەپ قارالماقتا. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى كۋىنسى ئەقىللەر مەركىزىنىڭ خادىمى مايكىل سىۋايىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئەپەندىنىڭ خىتاي زىيارىتى ھارپىسىدا ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بۇ خىلدىكى ئۈمىدلەر ھەققىدە توختىلىپ، بۇنىڭدا ھېچكىممۇ كېسىپ بىر نەرسە دېيەلمەيدىغانلىقىنى، ئەمما بۇنىڭدا بەك چوڭ ئۇتۇقنىڭمۇ قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن.

ئۈچىنچى نىشان بولسا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلاشقىلى بولىدىغان ساھەلەر ئۈچۈن ئىزدىنىش. شۇڭا بۇ قېتىمقى زىيارەتتە قانداقتۇر بىرەر بۆسۈش خاراكتېرلىق تەرەققىياتنىڭ بارلىققا كېلىشى ناتايىن. ئەمما ئىككى تەرەپ بەزى باياناتلارنى ئېلان قىلىپ، ئۆزلىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيلىك ۋەزىيىتىنى سەل-پەل پەس كويغا چۈشۈرۈشكە تىرىشىپ بېقىشى مۇمكىن. ئەمما مەن بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا بىرەر سالماق نەتىجە بارلىققا كېلىدۇ دەپ قارىمايمەن. In fact, there won't be any major breakthrough per se. There's not gonna be some grand agreement that's gonna be penned by both sides about anything. نۆۋەتتە بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ يەر ئېلىۋاتقان بولۇپ، بىز داۋاملىق بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىمىز. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش چوڭ يىغىنى ۋە شىنجاڭ ياخشى جاي ساياھەتچىلىكىنى تونۇشتۇرۇش يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ۋاقىتتا، خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارىسىدا خىتاي شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقى قۇرۇلغان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىمۇ خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ ئوبيېكتى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى تەسىرى جىددىي سۈرئەتتە تېزلىشىۋاتقان ۋە كېڭىيىۋاتقان مەزگىلدە شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى نۆۋەتتە، ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى، شۇنداقلا كۆزەتكۈچىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش چوڭ يىغىنى ۋە شىنجاڭ ياخشى جاي ساياھەتچىلىكنى تونۇشتۇرۇش يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان پەيتتە، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ساياھەتچىلىك كەسپىي جەمئىيىتى، ئوتتۇرا ئاسىيا بەش دۆلەت ساياھەت كەسپىي جەمئىيىتى، ھەمدە كارخانىلار ئارا مەسلىھەت بېرىش ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ ئورتاق تەشەببۇسى بىلەن شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقى قۇرۇلغان. ھالبۇكى، خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بولغان سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرىنى زور دەرىجىدە كۈچەيتىشى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا دىققەت قوزغاۋاتقان ناتونىڭ ياپونىيەدىكى يىغىنى بىلەن بىرلا ۋاقىتتا ئېچىلغان خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنى شيەندە ئاياغلاشقىلى تېخى بىر ئايمۇ بولمىغان مۇشۇنداق بىر پەۋقۇلئاددە مەزگىلدە، شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئەنقەرەدىكى ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى. ئۇ بۇ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى يېقىندا ئاياغلاشقان شىئەن يىغىنىنىڭ يوليورۇقلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنىڭ دەسلەپكى قەدەملىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. بۇ ھەمكارلىق ئىتتىپاقىنىڭكى بىرىنچى مەقسىتى مۇشۇ ئوتتۇرا ئاسىيا خىتاي ئارىسىندىكى لىدىرلار يىغىنى ئېچىلغان ئۆتكەندە ئۇنىڭ يوليورۇقلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئىككىنچىدىن بۇ

خەلق ۋە شەرقىي تۈركىستان ئارىسىندىكى مۇناسىۋەتنى كۈچلەندۈرۈش، يەنى خىتاينىڭ تىلى بىلەن يەنى خەلقنىڭ كۆڭلىنى، قەلبىنى بىر بىر يەرگە باغلاش. يىغىپ كەلگەن چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيانى شەرقىي تۈركىستانغا باغلاش ۋە شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ۋە جەنۇبىي ئاسىيانىڭكى جەلپ مەركىزى ھالىغا ئەكېلىش. يەنى ستراتېگىيە جەھەتتە بۇ رايونغا ھاكىم بولۇش. يەنى بۇ ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقى مۇشۇ سىياسەتنىڭ بىر تەركىبى بولىدۇ ئەمدى.
مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدىن كېيىن، خىتاي بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدا ئېنېرگىيە ھەمدە سودا كېلىشىملىرى تۈزۈلگەن ئىدى. شۇنداقلا يەنە خىتاي ساياھەتچىلىرى خۇسۇسىي ۋە ساياھەت ئۆمەكلىرى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە قارىتا مەدەنىيەت ساياھەتىنى باشلىغان ئىدى. قازاقىستاندىكى سىياسىي ئانالىزچى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئاتالمىش شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە خىتاي ئاھالىلىرىنى جەلپ قىلىش، يەرلەشتۈرۈش، ھەتتا ئوتتۇرا ئاسىيانى خىتايلاشتۇرۇش پىلانىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
خىتاي ئۈچۈن بۇ ئوتتۇرا ئازىيە بۇ جۇغراپىيلىق سىياسىي ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي ساھەلەردە ئىستراتېگىيىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە رايون ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ كېڭەيمىچى خىتاي سىلىق كۈچ ئارقىلىق مۇشۇ خىتاينىڭ ئاتالمىش بىر بەلۋاغ بىر يول ئۈستقۇرۇلمىلىق ئىستراتېگىيىسى ياۋروپاغا قارىتىلغان

پەيدىنپەي ئورۇنلىشىشقا زېمىن يارىتىش. تۆتىنچى، ئومۇمەن خىتاي ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلىرى بىلەن ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقىنى تۈزۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسىنى كۈچەيتىدۇ. ئەڭ ئاخىرقى مەقسىتى پەيدىنپەي مۇشۇ دۆلەتلەرنى خىتاينىڭغا بېقىندى، مۇستەقىل دۆلەتلەر بولۇپ تۇرۇۋېرىدۇ، ئەمما بېقىندى ئىلمىي تىلدا ئېيتساق ساتېلىتقا ئايلاندۇرۇۋېلىش، ساتېلىت دۆلەتلەرگە.
تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە ئاتالمىش شىنجاڭ ئوتتۇرا ئاسىيا ساياھەت ھەمكارلىق ئىتتىپاقىغا ھۆكۈمەتسىز، پايدا مەنپەئەت ئالمايدىغان، رايونلار ئارا قۇرۇلغان غەيرىي رەسمىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى دەپ ئېنىقلىما بېرىلگەن. ھالبۇكى، خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا مۇناسىۋەتلىرى بويىچە كۆزىتىش ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ئىتتىپاقنىڭ ھۆكۈمەتسىز خاراكتېردىكى ئاممىۋى تەشكىلات ئىكەنلىكىگە گۇمان بىلەن قارىماقتا. ئىستراتېگىيە تەتقىقاتچىسى ئەركىن ئەكرەم بۇ ھەقتە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى.
ئەمدى خىتايدا ئەمدى بىر پارتىيەنى باشقۇرۇۋاتقان بىر تۈزۈمدە بۇنداق ھۆكۈمەتسىز بولالمايدۇ ئەمدى شۇنىڭ ئەسلىندە ھۆكۈمەتنىڭكى ئوتتۇرا ئاسىيا سىياسىتىنى كۈچلەندۈرىدىغان بىر ئىتتىپاق دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ. بۇ ئىتتىپاقنىڭكى ۋەزىپىلىرىگە قارايدىغان بولساق. يەنى بىر بىرسىگە قارشى مۇشۇ ساياھەتنى مەنبەلىرىنى كەڭەيتىش دەيدۇ ۋە ساياھەتچىلەرنىڭكى بىر بىرسىغا ئوڭايلاشتۇرۇش يەنى قولايلاشتۇرۇش ئىشلىرىنى ۋە بۇ ھەقتە بەزى تەتقىقاتلارنى ئېلىپ بېرىپ ۋە ھۆكۈمەتكە بەزى تەۋسىيە ۋە پىكىرلەرنى بېرىدىغان ۋە مەقسەتتە خىتاينىڭ يېڭى يىپەك يولى بۇ پروژېكتنى ئەمەللەشتۈرۈش دېمەككى بۇ ھۆكۈمەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان بىر ئىتتىپاق دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ. يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى تەسىرىنىڭ كېڭىيىشى، بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەدەنىيەت بىلەن ساياھەت روھىنى كۈچلەندۈرۈش، كېڭەيتىش، بىرلەشتۈرۈشتەك بىر قاتار پەردازلانغان ساياھەت تاكتىكىلىرىنىڭ بازارغا سېلىنىشى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى يەرلىك ئاھالىلەرگە مەلۇم تەسىرلەرنى كۆرسىتىۋاتقانلىقى مەلۇم. بولۇپمۇ قازاقىستاننىڭ يېقىندا خىتاي پاسپورتى كۆتۈرگەن ساياھەتچىلەرگە ۋىزا رەسمىيىتىنى بىكار قىلىشى قازاقىستان پۇقرالىرىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان شۇ سەۋەبتىن جايلاردا بۇنىڭغا قارشى نارازىلىق ھەرىكەتلىرىمۇ يۈز بەرگەن ئۇنىڭدىن سىرت بۇ قېتىملىق شيەن يىغىنى ئەسناسىدا قىرغىزىستان بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئاتالمىش شەرقىي تۈركىستان تېررورلۇق كۈچلىرىگە زەربە بېرىش نۇقتا قىلىنغان بىر كېلىشىمنىڭ ئىمزالىنىشى ھەتتا قىرغىزىستاننىڭ گۇمانلىق كىشىلەرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكە ۋەدە قىلغانلىقى كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا. سىياسىي ئانالىزچى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندى بۇ ھەقتە ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ، شيەن يىغىنىدىن كېيىنكى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى، بولۇپمۇ قازاقىستاننىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدە مەلۇمات بەردى. ئەلۋەتتە، بۇ ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلەردىكى تۈركىي تىللىق خەلقلەر، ئۇيغۇر، قازاق، ئۆزبەك، قىرغىز خەلقلىرىگە بۇ ئىنتايىن خەۋپ ئەكېلىدىغان مەسىلە مۇشۇ ۋىزىسىز ساياھەت. بىرىنچىدىن، ۋىزىسىز ساياھەتتە يەرلىك ئوتتۇرا ئازىيا خەلقلىرىنىڭ ئاساسەن سىياسەتنى بىراز چۈشىنىدىغانلار مۇشۇ مەسىلە ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن بېرى نارازىلىق بىلدۈرۈپ كەلدى. ئاساسەن بۇ نارازىلىقلار تورلاردا، ئىجتىمائىي تورلاردا بولۇۋاتىدۇ. ئىككىنچىدىن، خىتاي ئۇيغۇرىستاندا، شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان مۇنۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق، مەدەنىي دىنىي گېنوسىد سىياسىتىنى مۇنۇ ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەتلىرى، ھۆكۈمرانلىرى خىتاينىڭ دېگىنىنى بۇ توغرىلىق تەكرار تەكرارلاپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئامما كۆپچىلىك نارازى ۋە شۇڭا بۇ يەردىكى خەلقلەر خىتايدىن ھېچقانداق ياخشىلىق كۈتمەيدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەننى كۆرۈۋاتىدۇ، بىلىۋاتىدۇ. بىراق، مىڭ ئەپسۇس، بۇ ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلىرىدە سىياسەتنى پرېزىدېنت بەلگىلەيدۇ. پرېزىدېنتلار شيەندە بەش پىلۇس بىر سورۇنىدا يىغىنىدا خىتايغا مۇشۇ ھۆججەتلەرنى ھەم ئىمزالاپ، ئىنتايىن كۆپ ئىقتىسادىي، ماددىي پۇللارنى ئېلىپ، ياردەمنى سوراپ، قات.

بۇ مۇشۇ ئوتتۇز يىلدىن قېلىپلاشقان ۋەزىيەت ئەمدى قازاقىستانلىقلار شۇ جۈملىدىن ئۇيغۇرلار ھازىرغىچە مەن شەخسەن ئۆزۈم بىرمۇ ئۇيغۇرنىڭ بارغىنىنى ساياھەت قىلغىنىنى ئاڭلىمىدىم چۈنكى ئۇيغۇرلار قازاقلار ھازىرغىچە قوقىدۇ خىتايغا ئىشەنمەيدۇ خىتاي بۇ يەردىن بارغان ئۇيغۇرلارنى ھەر خىل سەۋەب، باھانە، تۆھمەت بىلەن تۇتۇشى مۇمكىن، لاگېرگە تاشلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىرغىچە كۈتۈش تەرەپ بۇ تەرەپتە. خىتايلار ھازىر مانا ئالمۇتىدىمۇ كېلىۋاتىدۇ، ئەمما تېخى كۆپ ئەمەس، كېلىۋاتىدۇ. دەرۋەقە، نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرى بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر دىيارىنى مۇزېي ئىچىگە قاچىلاش، شىنجاڭ ياخشى جاي دېگەن ناملاردىكى ئاتالمىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ھەرىكىتى قوزغاپ، ئۇيغۇر دىيارىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلىتىۋاتقان بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭەيتىش ۋە خىتاي چۈشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىپىرلاشقا باشلىغان. پروگراممىنى تەييارلىغۇچى، شادىيە. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.
مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىل ئون بەشىنچى ئىيۇن كۈنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى ئېلىپ بارغان زور كۆلەملىك نامايىشى يۈز بەرگەنلىكىنىڭ ئوتتۇز بەش يىللىق خاتىرە كۈنى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۆز ۋاقتىدىكى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرىدىن بىرى بولغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رادىيومىزغا سۆز قىلىپ ئەينى ۋاقىتتىكى ئاشۇ قېتىملىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار نامايىشىنىڭ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكىتىنىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن ئۇرۇق چاچقانلىقىنى تەكىتلىدى تۆۋەندە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى خىتاي پايتەختى بېيجىڭدا تيەنئەنمېن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى يۈز بېرىشتىن بىر يىل ئىلگىرى يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچى شەھىرىدە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنى ئاساس قىلغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى زور كۆلەملىك نارازىلىق نامايىشى يۈز بەرگەنىدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون تۆتىنچى ئىيۇن بايانات ئېلان قىلىپ، ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇز بەش يىللىقىنى خاتىرىلىگەن. باياناتتا تىلغا ئېلىشىچە، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دېموكراتىك ھەرىكىتى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكىتىنىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن ئۇرۇق چاچقان بىر ھەرىكەت بولغان. باياناتتا خەلقئارا جەمئىيەتتىن كىشىلىك ھوقۇق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىك كۈرىشىدە ئۇيغۇر خەلقى بىلەن بىر سەپتە بولۇش تەلەپ قىلىنغان. باياناتتا ئىپادە قىلىنىشىچە، ئۆز ۋاقتىدا ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى تەشكىللىگۈچىلەرنىڭ بىر قىسمى ۋەتىنىنى تەرك ئەتكەن بولسا، بىر قىسمى خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا ھاياتىدىن ئايرىلغان ۋە يەنە بىر قىسمى ئېغىر قاماق جازالىرىغا مەھكۇم بولغان. مەسىلەن، بۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلى ۋەتىنىنى تەرك ئەتكەن. ۋارىس ئابابەكرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر جازا لاگېرلىرىدىن قويۇپ بېرىلىپ بىر ھەپتىدىن كېيىن قازا قىلغان ئەركىن تۇرسۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا مەھكۇم قىلىنغان شۇ قېتىمقى ھەرىكەتتە ئاكتىپ رول ئوينىغان يەنە كىملەرنىڭ قانداق قاباھەتلىك قىسمەتلەرگە مۇپتىلا بولغانلىقى نامەلۇم ئىكەن. ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى ئاخىرلىشىپ ئۈچ ئايدىن كېيىن، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى بۇ ھەرىكەتنىڭ باشلامچىلىرىدىن دولقۇن ئەيسا ۋە ۋارىس ئابابەكرىلەر مەكتەپتىن ھەيدەلگەن ئىدى. يەنە بىر قىسىم باشلامچىلار ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ كومىتېتىنىڭ ھەر تۈرلۈك جازالىرىغا يولۇققان بولسا، بىر بۆلىكى خىزمەت تەقسىماتىدا جازالارغا ئۇچرىغان.
شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە نەچچە مىڭلىغان ئوقۇغۇچىلار نامايىشلارغا چىقتى. مەن ۋە ۋارىسقا ئوخشايدىغان بىر قىسىم رەھبەرلەرنى مەكتەپتىن ھەيدەپ جازا بەردى، بىر قىسىملىرىنى ھەر خىل شەكىلدىكى شۇ ۋاقىتدىكى خىتاينىڭ قانۇنلىرى، مائارىپ مىنىستىرلىقىنىڭكى جازا تەدبىرلىرى بويىچە مەكتەپتە سىناش ۋە ياكى ئاگاھلاندۇرۇشقا ئوخشايدىغان جازالارنى بەرگەن. بىر قىسىملىرى ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن خىزمەت تەقسىم قىلمىغان ۋە ياكى نازارەت ئاستىدا. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلدىكى ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ تەشكىللىگۈچىسى، بۈگۈنكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ۋارىس ئابابەكرى ۋە ئەركىن تۇرسۇنلارنىڭ پاجىئەسىنى مىسالغا ئېلىپ تۇرۇپ، شۇ قېتىمقى ھەرىكەتتە ئاكتىپ رول ئوينىغان مىڭلىغان كىشىلەرنىڭ، نۆۋەتتە خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىنىڭ قۇربانلىرىغا ئايلانغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
بۇ جازا لاگېرلىرى بولغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە خىتاي پۈتۈن ئىنسانلارنىڭ ئارخىپىنى باشتىن ئاچتى. دېمەك، مۇشۇ ۋاقىتتا نامايىشقا قاتناشقان، شۇ ۋاقىتتا شۇ ھەرىكەتكە قاتناشقان ئىنسانلارنىڭ نۇرغۇنلىرى بۈگۈن خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا، تۈرمىلىرىدا بولغانلىقىنى تەخمىن قىلالايمىز. ئۇنىڭ تىپىك مىساللىرى مانا ئەركىن تۇرسۇن زامانىدا مۇشۇ ھەرىكەتنىڭ باشچىلىق قىلغانلاردىن بىرسى بۈگۈن. ئۇ جازا لاگېرلىرىدا يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان بولسا، دېمەك، شۇ ۋاقتىدىكى ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىگە قاتناشقانلىقنىڭمۇ مۇھىم بۇنىڭدا بىر تەسىرى بار دەپ ئويلايمەن. ئۇنىڭدىن باشقا ۋارىس بۇنىڭ رەھبەرلىرىدىن بىرسى. ئۇ تۈرمىدىن چىقىپ ئۇزۇن ئۆتمەي ئۆلۈپ كەتتى. يەنە بىز بىلگەنلىرىمىز مۇشۇ. ئۇنىڭدىن باشقا قانچىلىغان بۇنىڭغا رەھبەرلىك قىلغان سەپداشلىرىمىز ۋە ياكى قاتناشقان ئىشتىراكچىلىرىمىزنىڭ بۈگۈن جازا لاگېردا بولغانلىقى نامەلۇم. ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ يېتەكچىلىرىدىن بىرى، ھازىر ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى رۇشەن ئابباس خانىمدۇر. ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلدىكى نامايىش ھەققىدە توختالغاندا مۇنۇلارنى تىلغا ئالدى.
خىتاي مۇستەملىكىچىلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر خەلقى ئۆزىنىڭ ھۆرلۈككە بولغان تەۋرەنمەس ئىرادىسىنى نامايان قىلىش ۋە مىللىي مۇستەقىللىقنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن نەچچە نەچچە قېتىملاپ قانلىق كۈرەشلەرنى ئېلىپ بارغانىدى. سەكسەن بەشىنچى يىلغا كەلگەندە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى قوزغىلىپ چىقىپ تۇنجى قېتىم بىر دېموكراتىك ھەرىكەت ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش كۈرىشىنىڭكى ئۈلگىسىنى ياراتتى سەكسەن سەككىزىنچى يىلى ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ھەرىكىتى سەكسەن بەش يىلدىكى ھەرىكەتنىڭكى داۋامى بولدى بۇ ھەرىكەتلەرنى پىلانلىغان ۋە يېتەكچىلىك قىلغان ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن مەن ھەر يىلى بۇ كۈنلەرنى ئەسلەيمەن ۋە شۇ چاغدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ غەيرەتلىرىدىن كۈچ ئالىمەن سەكسەن بەشىنچى يىل ۋە سەكسەن سەككىزىنچى يىلدىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى بولسا بىزنىڭ كۈرەش تارىخىمىزنىڭ يۇقىرى بەتلىرىدىن ئورۇن ئالىدىغان بىر شانلىق ھەرىكەتلەردۇر.
چەت ئەلدىكى خىتاي زىيالىيلىرى ئوتتۇز تۆت يىلدىن بۇيان تيەنئەنمېن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى ھەر يىلى خاتىرىلەپ كەلگەنگە ئوخشاش مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارمۇ بۇندىن ئوتتۇز بەش يىل ئىلگىرى يۈز بەرگەن ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى تۈرلۈك شەكىللەردە خاتىرىلەپ كەلمەكتە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆزىنىڭ خاتىمىسىدە بۇ ھەرىكەتلەرنى دائىما خاتىرىلەپ تۇرۇشنىڭ كېيىنكى ئەۋلادلارنىڭ مىللىي روھىنى كۈچەيتىش جەھەتتە ۋە ئۇلارغا ئۆتمۈشتىن دەرس بېرىش نۇقتىسىدىن ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. ئون بەشىنچى ئىيۇن ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنى ھەر يىلى خاتىرىلەشنىڭ ناھايىتى زور ئەھمىيىتى بار، تەربىيەۋى ئەھمىيىتى بار. ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر زامان ئۆزىنىڭ ئەركىنلىككە بولغان ئىنتىلىشىنى ئىپادىلەپ كەلگەنلىكى نۇقتىئى نەزىرىدىن بەك مۇھىم ئانىڭدىن كېيىن ياشلىرىمىزنى ئىنسانلىرىمىزنى تەربىيىلەش يەنى بۇ كۈرەشنىڭ قانداقتۇر چەت ئەللەردە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى جازا لاگېرلىرى قۇرۇلغاندىن كېيىن باشلانغان بىر داۋا ئەمەس بۇنىڭ يىلتىزىنىڭ ۋەتەندە ۋەتەندىكى ياشلىرىمىز شۇ ۋاقىتتىكى ياشلىرىمىز، ئوقۇغۇچىلىرىمىز خەلقىمىزنىڭ ھەر پۇرسەتتە ئۆزىنىڭ ئەركىنلىككە بولغان ئىنتىلىشلىرىنى، ئادالەتكە بولغان ئىرادىلىرىنى قوقماي ئوتتۇرىغا قويالىغانلىقىنى، بۇ داۋانىڭ ئۇزۇن بىر تارىخى بولغانلىقىنى بىللە بۇ رېئاللىقنى يورۇتۇپ بېرىش ئۈچۈن بەك مۇھىم. مەلۇم بولغىنىدەك، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون بەشىنچى ئىيۇندىن ئون يەتتىنچى ئىيۇنغىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئەللىرىدىكى ئون بەشىنچى ئىيۇن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ شاھىتلىرىنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىگە جەم قىلىپ سەپداشلار ئۇچرىشىشى پائالىيىتى ئۆتكۈزگەنىدى. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىلىدىكى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتىنىڭ ئوتتۇز بەش يىللىقىنىڭ خاتىرىلەنگەنلىكىگە دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇن قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن قىيىنچىلىق ۋە خەتەردىن قۇتۇلۇپ بىخەتەر ئەركىن ۋە دېموكراتىك دۆلەت بولغان كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە كانادا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەيرى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ كاناداغا كېلىش مەسىلىسى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق تۆۋەندە سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز ئۇيغاردىن ئاڭلىغايسىلەر ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشى مۇناسىۋەتلىك قانۇن قوبۇل قىلىنىپ بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ باشلانغانلىق خەۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەردىكى قىيىنچىلىق ۋە خەتەردىن قۇتۇلۇپ بىخەتەر تىنچ ئەركىن دېموكراتىك دۆلەت كاناداغا كېلىپ يېڭى ھايات قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا كانادادا ھاكىمىيەت بېشىدىكى لىبېراللار پارتىيىسىدىن ۋە كانادا پارلامېنت ئەزاسى سەمىر زۇبەيرى ئەپەندى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ كاناداغا كېلىش مەسىلىسى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق سەمىر زۇبەير ئەپەندى بىلەن بولغان سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى تۆۋەندىكىچە ھۆرمەتلىك سەمىر زۇبەير ئەپەندى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىنى قوبۇل قىلغان قانۇن ھەققىدە بىزگە قىسقىچە سۆزلەپ بەرگەن بولسىڭىز
ئەلۋەتتە، بۇ ئاۋام پالاتاسىدىكىلەر ۋە باش مىنىستىر ۋە كابىنېتنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپچىلىك بېلەت تاشلىغان قانۇن. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئون مىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ كاناداغا كۆچۈرۈلۈشىگە رۇخسەت قىلىدىغان بۇ پىروگرامما ئاۋازغا قويۇلۇپ قوبۇل قىلىنغان. ئون مىڭ ئادەم خىتايدا ياشاۋاتقانلار ئەمەس. بەلكى باشقا دۆلەتلەردە تۇرۇۋاتقانلار. زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋە خەتەر ئىچىدە باشقا دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ھەم باشقا تۈركىي خەلقلەر ھۆكۈمەتنىڭ بىر يۈز يىگىرمە كۈن ئىچىدە بۇ قانۇننى قانداق ئىجرا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە پارلامېنتقا جاۋاب قايتۇرۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ. ھۆكۈمەتنىڭ بۇ جاۋابنى پارلامېنتقا بۇ يىل كۈزدە بېرىشى مۆلچەرلەنمەكتە. شۇڭا بۇ، قانۇن ئۆتكەندىن كېيىنكى چوڭ قەدەم.
بۇ زور پىلانغا مۇناسىۋەتلىك قەدەم باسقۇچلار قانداق بولىدۇ بۇ توغرۇلۇق تەپسىلىي ئۇچۇر بەرسىڭىز. بۇ پروگرامما ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل رەسمىي باشلىنىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىككى يىل ئىچىدە ئون مىڭ كىشى كاناداغا ئېلىپ كېلىنىدۇ. بۇ قارار قوبۇل بولغاندىن كېيىن بىر ئۆزگىرىش ۋە بىر ئىلگىرىلەش بولدىمۇ؟
ھۆكۈمەتنىڭ بۇ يىل كۈزدە بېرىدىغان ئىنكاسى بەك مۇھىم. بىز بۇنى كۈتۈۋاتىمىز. بۇ قانۇن قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىنكى ئىككىنچى چوڭ قەدەم. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىگە مۇناسىۋەتلىك ئىلگىرىلەشلەر بار. مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ھۆكۈمەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خام چوتى مەسىلىسىگە كەلسەك، ھۆكۈمەت ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىر تەرەپ قىلىش توغرىسىدا قانۇن چىقىرىشقا ۋەدە بەردى.

سىزچە بۇ زور پىلان بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا رېئاللىققا ئايلىنامدۇ؟
ھە، مەن بۇ زور پىلاننىڭ رېئاللىققا ئايلىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن.
بۇ زور پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش جەريانىدىكى ئەڭ زور قىيىنچىلىق نېمە بولۇشى مۇمكىن؟
مېنىڭچە ئەڭ چوڭ قىيىنچىلىق شۇكى، دۇنيادا ھەمىشە نۇرغۇن ئوخشىمىغان ئىشلار يۈز بېرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جەمئىيەتنىڭ ھەر قايسى رايونلاردىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە داۋاملىق دىققەت قىلىش ناھايىتى مۇھىم.
ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشى مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ ھەممىسىنى كانادا ھۆكۈمىتى ئۆزى قىلامدۇ ياكى كانادا ۋە تۈركىيەدىن ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىغا ئوخشاش قۇرۇلۇش ۋە جەمئىيەتلەر بىلەن ھەمكارلىشامدۇ؟
ھەھە. بىز ئادەتتە ئۇلار بىلەن بىللە ئىشلەيمىز. بىز ئادەتتە جەمئىيەتتىكى ئوخشىمىغان پىكىردىكى گۇرۇپپىلار بىلەن بىرلىكتە ئىشلەيمىز. شۇنداق. ھۆكۈمەت قەرەللىك ھالدا ئوخشىمىغان گۇرۇپپىلار بىلەن مەسلىھەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ. ھۆكۈمەت خىزمىتىنى ئومۇمەن شۇنداق قىلىدۇ. شۇڭا بىز ئوخشىمىغان شەخسلەر ۋە گۇرۇپپىلار بىلەن پىكىرلىشىمىز ۋە مەسلىھەتلىشىمىز. بۇ نورمال ئەھۋال. بۇ يەردە مەن قايسى گۇرۇپپىلار ئىكەنلىكىنى دېيىشنى خالىمايمەن. ئەمما مەن سىزگە ھۆكۈمەتنىڭ پەرقلىق گۇرۇپپىلار بىلەن مەسلىھەتلىشىدىغانلىقىنى ئېيتالايمەن. كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ مەسلىھەتلەشكەن پەرق گۇرۇپپىلارنى خاتىرىلەپ ئاشكارىلاپ ئېلان قىلىشى ياخشى ئىش ئەمەس. كىشىلەر يۈز بېرىۋاتقان ئىشلارنى كۆزىتىدۇ. بىز بۇنى خالىمايمىز. مېنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىمنى بىلىسىز.
كانادا ھۆكۈمىتى تۈركىيە ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر مۇساپىرلارنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلار تۇرۇشلۇق ئۇ دۆلەتلەر بىلەن ئالاقە قىلدىمۇ ئەگەر ئالاقە قىلغان بولسا بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى
شۇنداق. مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم بۇ پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم بىر قىسىم ئالاقە بولۇش كېرەك. ئەمما سىز مىنىستىرلاردىن بۇ توغرۇلۇق سورىسىڭىز قىلغان كونكرېت ئالاقىنى بىلەلەيسىز. ئەمما ئۇلار بۇ باسقۇچتا قىلىنغان ئالاقىلار ھەققىدە ئوچۇق-ئاشكارا پاراڭلاشمايدۇ. مېنىڭچە، بىز كۈتۈۋاتقان بۇ بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار كۈزدىكى دوكلاتتا بولۇپ، نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقى كۈزدىكى دوكلاتتا ئوچۇق بولىدۇ.
كاناداغا مۇساپىر بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلغان ئۇيغۇرلارغا قانداق تەكلىپ پىكرىڭىز بار؟ بۇ جەرياندا نېمە ئىشلارنى قىلىش كېرەك؟
مېنىڭچە ئۇلار شۇنى بىلىشى كېرەك، كاناداغا كۆچمەكچى بولغان ھەرقانداق ئادەم بۇ يەرگە كۆچۈش ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتكە ئىگە بولۇشى كېرەك. شۇڭا كاناداغا كۆچمەن بولۇپ كېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان ھەرقانداق ئادەمنىڭ ھۆججەتلىرى يېنىدا تەرتىپلىك بولۇشى كېرەك. بۇ بەك مۇھىم. بۇ قىلىدىغان بىرىنچى ئىش. ئىككىنچى ئىش بولسا، بۇ كۆچۈشكە مۇناسىۋەتلىك چىقىدىغان ئۇچۇرلارغا دىققەت قىلىش كېرەك. مەن بىراز بۇرۇن دېگەندەك بۇ قانۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدۇ. شۇڭا بۇ ۋاقىتتىن بۇرۇن رەسمىي ئۇچۇرلار بولمايدۇ. بۇ پىروگراممىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ھەمىشە ياخشى ئىش. ئۇلار بۇ پىروگراممىنى قوللايدىغانلىقىنى ئەلچىخانىغا بىلدۈرۈشى كېرەك. بۇنداق قىلسا بەك ياخشى ئىش بولىدۇ. بولىدۇ. بۇ پروگراممىنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇھىملىقىنى ئىپادىلەش بەك مۇھىم. ئۇلار توغرا يەردىن توغرا ئۇچۇرلارنى ئىزدىشى كېرەك. ھۆكۈمەت تورلىرىدا بۇ ئۇچۇرلار بولىدۇ ۋە ۋە بۇ توردىن ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيدۇ. ئەمما بىز تېخى دەسلەپكى باسقۇچتا تۇرۇۋاتىمىز. شۇڭا ھازىرچە بۇ ئۇچۇرلارغا ئېرىشكىلى بولمايدۇ. ئىشىنىمەنكى ئۇلار سىزنىڭ ئېلان قىلغان خەۋىرىڭىزدىن ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيدۇ. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ئۇچۇر ئاممىغا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن سىزنىڭ ئوقۇرمەنلىرىڭىز ۋە ئاڭلىغۇچىلىرىڭىز ئۇچۇرلارغا ئېرىشەلەيدۇ.
ۋاقتىڭىز ۋە بەرگەن بارلىق ئۇچۇرلىرىڭىزغا كۆپ رەھمەت. ئەلۋەتتە، بۇ مېنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىم. بۇ بىر خۇشاللىنارلىق ئىش. بۇ توغرىلىق خەۋەر بەرگەنلىكىڭىزگە رەھمەت. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسى ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ تۈركىيەدىكى خادىملىرى تۈركىيە پارلامېنتىغا يېڭىدىن سايلىنىپ كىرگەن ئىي پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشكەن ئۇچرىشىشتا ئىي پارتىيىسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى لۈتفۈ تۈركقان ئەپەندى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ پارلامېنت سايلىمى ئاخىرلىشىپ تۈركىيەنىڭ يېڭى پارلامېنت ئەزالىرى ئىشقا چۈشكەن بۈگۈنكى كۈندە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دىلشات بارىشچى ئەپەندى، قۇرۇلتاي ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى قاتارلىقلاردىن تەركىب تاپقان ھەيئەت تۈركىيە پارلىمېنتىغا يېڭىدىن سايلىنىپ كىرگەن ئىي پارتىيەسىنىڭ تۆت نەپەر پارلىمېنت ئەزاسى بىلەن ئۇچراشتى. ئۇچرىشىشتا ئىي پارتىيەسىنىڭ پارلىمېنت ئەزاسى لۈتفۈ تۈركقان ئەپەندى بۇندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى، لېكىن تۈركىيەنىڭ ھازىرغىچە بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلمىغانلىقىنىڭ نومۇس ئىكەنلىكىنى، تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى ياقتۇرمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىللىرى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى، ئەلى ئەكبەر نۇرلۇق ئەپەندى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ تۈركىيەدىكى ۋەكىلى مەمەتئېلى ھافىز ئەپەندى ۋە ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلخەمىت قاراخان ئەپەندىلەرمۇ ئورۇن ئالغان بۇ ھەيئەت ئىيى پارتىيەسىنىڭ ئۆتكەن بەش يىل ئىچىدە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرىگە رەھمەت ئېيتتى. شۇنداقلا بۇ پارتىيەنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىشىنى تەلەپ قىلدى. مەزكۇر ھەيئەت ئىيى پارتىيەسىنىڭ تۈركىي مىللەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى رىدۋان ئۇز ئەپەندى، پېشقەدەم سىياسەتچى، پارلامېنت ئەزاسى لۈتفۈ تۈرككان ئەپەندى، يېڭى سايلانغان پارلامېنت ئەزاسى ئەرسىن بېياز ئەپەندى ۋە كۈرشات زورلۇ ئەپەندىلەر بىلەن ئايرىم-ئايرىم ئۇچرىشىپ، ئۇلارغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ سالامىنى يەتكۈزگەندىن كېيىن، ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇچرىشىشتا دىلشات بارىشچى ئەپەندى ئالدى بىلەن ھازىرغا قەدەر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسى كانادا، ئەنگلىيە، بېلگىيە، گوللاندىيە، فىرانسىيە، چېخىيە، لىتۋا قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ياكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەنلىكىنى، شۇڭا تۈركىيە ھۆكۈمىتى باشقا قېرىنداش دۆلەتلەرنىڭ ۋە ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۇنداق ئېغىر ۋەزىيىتىگە قاراپ تۇرماستىن پارلامېنتتا قارارلار ماقۇللىشى كېرەكلىكىنى بايان قىلدى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىدا جازا لاگېرلىرى قۇرۇلغاندىن كېيىن ئارقا-ئارقىدىن بىر قانچە قېتىم، بۇ ھەقتە تەكلىپ لايىھىسى سۇنغان ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى لۈتفۈ تۈرككان ئەپەندى بۇندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى، لېكىن تۈركىيەنىڭ ھازىرغىچە بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلماسلىقىنىڭ نومۇس ئىكەنلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى ياقتۇرمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.

تەنقىد قىلىپ كېلىۋاتىمىز. ئۇيغۇرلار بىلەن قېرىنداش بولغان تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە سۈكۈتتە تۇرۇشى نومۇس ئىش. بىز بۇندىن كېيىنمۇ سىلەرنىڭ قوللىشىڭلار بىلەن تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويىمىز ۋە چارە يوللىرىنى ئىزدەيمىز. بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىپ كەلگەن ئىيى پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى رىدۋان ئۇز ئەپەندى ئۆز پارتىيەسىنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئاڭلىتىش قانۇن لايىھەسى سۇنۇش ئارقىلىق تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشكە تىرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپى. ۋەخپىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دىلشات بارىشچى ئەپەندى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى، ئون بەشىنچى كۈنلىرى ئىي پارتىيەسىدىن بولغان تۆت نەپەر پارلامېنت ئەزاسى بىلەن ئۇچراشقانلىقىنى، مەزكۇر پارتىيەنىڭ بۇرۇن تۆت تىلدا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتى تەييارلاپ تارقاتقانلىقىنى، بۇندىن كېيىن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ خىزمەتلەرنى قىلىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەنلىكىنى بىلدۈردى.
بۇ قېتىم زىيارىتىمىزنىڭكى ئاساسلىق مەقسىتى. مەقسىتى ياخشى پارتىيەنىڭكى يېڭىدىن سايلانغان پارلامېنت ئەزالىرىنى تەبرىكلەش شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا يەنى ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىقىنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك تۈركىيە پارلامېنتىدا شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭكى ھەر ۋاقىت ماسا ئۈستىدە بولۇشىغا ياردەمچى بولۇشىنى تەلەپ قىلدۇق ياخشى پارتىيەدىكى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭمۇ ناھايتى بىزگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى يېقىندىن ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى ھېچ بىر زامان

ئىزچىل ھالدا تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئاڭلىتىپ كەلمەكتە. بۇلارنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىغا قانداق پايدىسى بولدى؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ۋەكىلى خەيرۇللا ئەفەندىگىل ئەپەندى بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
بىز ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلدىن تارتىپ تۈركىيە پارلامېنتىدا ھەر قايسى سىياسىي پارتىيەلەر بىلەن كۆرۈشۈپ، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئاڭلىتىشقا باشلىغان. بۇنىڭ ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى بولدى. ھازىر پارلامېنتتا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى چېكىنىپ كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلەلمەيدىغان پارتىيە. پارتىيەلەرمۇ بۇنى بىلىپ كەتتى. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى تۈركىيە پارلامېنتىدا ھەر دائىم ئوتتۇرىغا قويۇلىدىغان بىر مەسىلىگە ئايلاندى. بۇمۇ مۇشۇ يىگىرمە يىللىق داۋانىڭ نەتىجىسى دەپ قارايمەن. شۇڭا بۇنىڭغا ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك. بۇ قېتىم قۇرۇلغاندىن ھازىرغىچە بىزنىڭ مەسىلىمىزگە كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان ياخشى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. بۇلارغا بەزى دوكلاتلارنى بەردۇق، نۆۋەتتىكى ئېغىر ۋەزىيەتنى ئاڭلاتتۇق. ئالدىمىزدىكى مانا شۇ بەش يىل ئىچىدە پارلامېنتتا قايتا سايلام بولغۇچە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنى، ھەتتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىدىغان بىر قارار چىقىرىشىنى تەلەپ قىلدۇق. بۇلارمۇ بىز پارلامېنتتا ھەر خىل لايىھەنى ئوتتۇرىغا قويىمىز دەپ ۋەدە بەردى. تۈركىيە پارلامېنتىدىكى زىيارەتلىرىمىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ توختىماي داۋاملىشىدۇ.
ئۇچرىشىش ئاخىرىدا ھەيئەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە باشقا ئاممىۋى تەشكىلات تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا دوكلات ۋە كىتابلارنى تەقدىم قىلدى. ئىي، يەنى ياخشى پارتىيەسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۈركىيە پارلامېنتىغا كىرگەن بولۇپ، ئۆتكەندە ئىككى قېتىم ئۇيغۇرلار توغرىسىدا قانۇن لايىھىسى سۇنغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ لايىھە ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ئۇلارنى قوللاۋاتقان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قارشى چىقىشى بىلەن رەت قىلىنغانىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
مۇھاجىرەتتىكى توققۇزاقلىق كىشىلەردىن بىرى قەشقەر كونا شەھەر ساقچى ھۆججەتلىرىدە خاتىرىلەنگەن ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىم ئىسىملىك تۇتقۇننى تونۇيدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ خەيرىگۈل ئىسىملىك بىر بۈۋىم ئايال بىلەن بولغان يېقىنچىلىقى سەۋەبلىك يەتتە يىللىق قاماققا كېسىلىپ كەتكەنلىكىنى مەلۇم قىلدى مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىمنىڭ بىر كەنت سېكرېتارى ئىكەنلىكى ئىككى يۈزلىمىچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ يەتتە يىللىق كېسىلىپ كەتكەنلىكى دەلىللەندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر توققۇزاقلىق مۇھاجىر شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرىدىكى تۇتقۇنلار ئىچىدىن ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىمنى تونۇيدىغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى ئارخىپتا قەيت قىلىنىشىچە ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى قىرىق ئۈچ ياشتا بولۇپ تۇتقۇن قىلىنغان مەزگىلدە بۇلاقسۇ يېزىسىدىكى ئون تۆتىنچى كەنت پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ مۇئاۋىن سېكرېتارلىق ۋەزىپىسىدە ئىكەن ئارخىپتا ھاۋاگۈلنىڭ شۇ يىلى سانائەت رايونى تەربىيىلەش مەركىزىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ كېسىلىپ كېسىلمىگەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلمىگەن مەزكۇر مۇھاجىرنىڭ ئىنكاسىدا بايان قىلىنىشىچە ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىم مەھەللىسىدىكى خەيرىگۈل ئىسىملىك بىر بۈۋىم ئايال بىلەن يېقىن ئۆتكەنلىكى ئۇنىڭ ئۈستىگە مەھەللىدىكى سىياسىي جەھەتتىن گۇمانلىق كىشىلەرنى يېزىلىق ھۆكۈمەتكە مەلۇم قىلىش تەلەپ قىلىنغاندا خەيرىگۈلنى مەلۇم قىلمىغانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىككى يۈزلىمىچىلىك بىلەن ئەيىبلىنىپ يەتتە يىللىق كېسىۋېتىلگەن بىز مەزكۇر ئارخىپ ۋە ئىنكاستىكى ئۇچۇرلارنىڭ چىنلىقىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن توققۇزاقتىكى ئالاقىدار ساقچى خادىملىرىغا تېلېفون قىلدۇق

بۇ ھازىر بۇ ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىم قەيەردە كېسىپ بولدىمۇ ياكى يەنە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتامدۇ. بىزنىڭ ھازىر ئىدارىنىڭ باشلىقى بىلەن ئالاقە قىلسىڭا. كېسىپ كەتكەن ئادەملەرنىڭ سانىنىچۇ؟ كېسىپ كەتكەن ئادەملەرنىڭ سانىنى.
تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان بۇلاقسۇ يېزىسىدىكى بىر كەنت ساقچىسى مەزكۇر يېزىنىڭ ئون تۆتىنچى كەنتىدە ئىلگىرى ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىم ئىسىملىك بىر كەنت سېكرېتارى بولغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
قاراڭ بۇ مەن قالايمىقان تېلېفون ئالسىڭىز بولمايدۇ. ھا قالايمىقان گەپ ئەمەس مانا سوراۋاتقىنى ئەمەس. بوش ساقچىخانىنىڭ تېلېفونى ئالايلا. ھازىر بۇ بىخەتەرلىك جەھەتتىن نېمىلەرنى تەشۋىق قىلىۋاتىسىلەر ئاساسەن ھازىر مۇشۇ ھازىر نۆۋەتتە. دىنىي ئەسەبىي ئىدىيەدىن يىراق تۇرۇڭلار. ئۆسەك سۆزلەرگە ئىشەنمەڭلار سىلەر پارتىيە ھۆكۈمەتكە ئىشىنىش ئاشۇ مۇشۇ توغرۇلۇق گەپ سۆزلىرىنى قىلىپ. شۇ سىز مەسئۇل كەنتتىن بۇ تۇتۇلغانلىرىنىڭ ئارىسىدا ھاۋاگۈل دەپ بىرسى بارمۇ ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىم دەپ. شۇنداق. ۋە كېسىپ كەتكەن. شۇ قايسى تەۋەلىكنىڭ ئادىمى شۇ قايسى تەۋەلىكنىڭ تۆتىنچى كەنتى توققۇزىنچى مەھەللىدىن بۇ قانچە ياشتا بار شۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل تۇتۇلغان ۋاقتىدا قىرىق ئۈچ ياش ھاۋاگۈل بۇ سېكرېتار بولۇشنىڭ ئالدىدا بۇ ۋەزىپىسى نېمە ئىدى بۇ ئاياللار جۇرىنى ئىدى بۇ ئۆتكۈزگەن خاتالىقى شۇ ئاياللار مۇدىرى مەزگىلىدە ئۆتكۈزگەن خاتالىقمۇ ياكى بۇ سېكرېتار مەزگىلىدىمۇ بەك ئېنىق بىلمەيمەن ھە ئۇنى بەك ئېنىق بىلمەيدىكەنمەن سىز شۇ بۇ ئۆيگە بېرىپ تۇتقان چاغدا ياكى شۇ تەربىيىلەشكە ئاپارغان چاغدا بۇ ماتېرىياللارغا قارىمىدىڭىزمۇ بۇ نېمە ئۈچۈن تۇتىمىز دەپ خاتىرە قالدۇرالماي قاپتىمەن مەن ھاۋاگۈلنىڭ تەشۋىقات ئىشلىرىدا

باندىت. ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىمنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇتۇلۇپ، شۇ يىلى يەتتە يىللىق كېسىلگەنلىكىنى دەلىللىدى. قانچە يىلى كېسىلدى؟ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى كېسىلىپ كەتكەن چېغى. ئۇنداق شۇ تۇتۇلغان يىلى شۇ يىلى كېسىلگەن گەپمۇ؟ بىر يىل ئىچىدە كېسىلگەن ئوخشايدۇ. بىر يىل ئىچىدە كېسىلگەن ئوخشايدۇ. قانچە يىللىق كېسىلدى؟ يەتتە يىل دېگەندەك ئاڭلىدىم. ئۇنداقتا بۇ تەربىيىلەشتە قويۇپ بەرىلمەي كېسىلىپ كەتكەنلەرنىڭ ئىچىدە بار دېگەن گەپ. ھەئە. ئەمما ئۇ ھاۋاگۈلنىڭ تۇتۇلۇش سەۋەبىدىن خەۋىرى يوقلۇقىنى.
بۇ تۇتۇلۇش سەۋەبى نېمە؟ بۇ شۇ تۇتۇلغان چاغدا نېمە دەپ تۇتۇلغان؟ قانداق يەردە؟
قانداق ئەھۋالدا؟ مەن ئۇنى بىلمەيمەن. ئۇ ئالدىن قانداق ئادەم. پەقەت ئۇنىڭ ئىككى يۈزلىمىچىلىك بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكىدىن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
بۇنىڭغا ئارتىلغان جىنايەت نېمە بولدى؟ ئۆتكۈزگەن خاتالىقى نېمە بولدى؟ ئىككى يۈزلىمىچى دەپتىنى ئۇقتۇرۇش دەپ شۇنداق دەيتتى ئەمدى. مەزكۇر خادىم يەنە ئىنكاستا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ھاۋاگۈلنىڭ يېقىنى ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خەيرىگۈل ئىسىملىك بۈۋىم ئايالنى تونۇمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
بىر كەنتتىكى بۈۋىم ئاياللار تۇتۇلغان چاغدا شۇلار بىلەن بىللە تۇتۇلغان گەپمۇ؟ شۇلار بىلەن بىر قاتاردا بىر تەرەپ قىلىندىمۇ ئۇنداقتا. بىر قاتاردىمىدۇ، ئايرىمىدۇ، لېكىن مەن ئېنىق بىلمەيمەن دەيمەن مانا مەن. بىر قاتاردا دەي دېسەم مەن ئېنىق بىلمىگەندىكىن ئەمدى. شۇ بۈۋىم ئاياللارنىڭ ئارىسىدا بۇ نېمە خەيرىگۈل ئابلا دەپ بىرسى بارمۇ ئەللىك ياشلاردا. شۇ ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىمنىڭ شۇ يېقىنى ئىكەن دېگەن گەپ بار. شۇنىڭغا باغلىنىپ شۇ سەۋەبتىن تۇتۇلغان دەيدۇ. شۇنداق بولۇشى ئېھتىمال ھە. ئەمما ساقچى ئارخىپلىرىدا بىر تۈركۈم ئاياللارنىڭ بۈۋى بولغانلىقى ئۈچۈنلا تۇتقۇن قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنغان. تۇتقۇندىكى بۈۋىملەر ئارىسىدا خەيرىگۈل ئابلا ئىسىملىك ئەللىك ئالتە ياشلىق بىرەيلەنمۇ بار بولۇپ، بۇ ئۇچۇر ھاۋاگۈلنىڭ ئىنكاستا دېيىلگەن تۇتۇلۇش سەۋەبىنىڭ توغرىلىق ئېھتىماللىقىدىن بېشارەت بەرمەكتە مەزكۇر ئارخىپتا ھاۋاگۈل ئابدۇرېھىمنىڭ توققۇز يۈز ئون ئۈچ دەپ نومۇرلۇق ئاتالغان سەۋەبلەر كاتېگورىيەسى بويىچە تۇتۇلغانلىقى خاتىرىلەنگەن ئىلگىرىكى تېلېفون زىيارەتلىرىمىزدە مەكىت ناھىيىسىنىڭ تۈمەنتال يېزىسىدا ئىسمائىل داۋۇت ئىسىملىك بىر تۇتقۇننىڭ توققۇز يۈز ئون ئۈچ كاتېگورىيەسى بويىچە تۇتۇلغانلىقى ۋە بۇ كاتېگورىيەدىكىلەرنىڭ ئاساسەن تېلېفوندىن چاتاق چىققانلار ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان